ຜູ້ປະສານງານເຄືອຂ່າຍອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງເປີດເຜີຍວ່າ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງລາວ ໄດ້ສຳເລັດການຈັດສັນທີ່ດິນຕະຫຼອດແລວທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວ ເ ພື່ອຈະສົ່ງມອບໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດຈີນ ທີ່ໄດ້ຮັບສຳປະທານການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ການລົງທຶນໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຢ່າງຮອບດ້ານ ໃນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງລົ ດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວນັ້ນ ຫາກແຕ່ກໍຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຈີນຈະນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອປູກພືດຊະນິດໃດເປັນຫຼັກ ສ່ວນການລົງທຶນໃນໂຄງການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານນັ້ນ ຈະລວມເຖິງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ ທາດດ້ວຍຫຼືບໍ່ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ຫວັງວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຈີນຈະໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບໂຄງການພັດທະນາທີ່ເປັນມິດ ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ ເພາະວ່າກາ ນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການຂົນສົ່ງແຮ່ທາດໃນລາວໄປຈີນ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ຖະໜົນໃນລາວມີການເປ່ເພຢ່າງໜັກໃນທົ່ວປະເທດ ດ້ວຍຍ້ອນການບັນທຸກເກີນອັດຕາທີ່ກຳນົດ ດັ່ງທີ່ຜູ້ ປະສານງານໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສັງເກດເຫັນວ່າ ການຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດນີ້ບໍ່ທັນດີ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ ການກວດກາບໍ່ມີພະນັກງານຂອງລັດ ມີແຕ່ຝ່າຍບໍລິສັດເອງ ຊີງຊັ່ ງນ້ຳໜັກ ແລະ ຜູ້ຄວບຄຸມບໍ່ເປັນຂອງລັດ ແມ່ນຂອງບໍລິສັດ ອັນນີ້ກໍມີບັນຫາໃຫ້ນ້ຳໜັກເກີນ ຕາມການຕິດຕາມກວດກາ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກະຊວງໂຍທາ ສຳລັບລົດ 10 ລໍ້ນີ້ ໃຫ້ບັນທຸກນ້ຳໜັກບໍ່ໃຫ້ເກີນ 23.2 ໂຕ ນ ແຕ່ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາເຫັນວ່າ ບັນທຸກຮອດ 56.7 ໂຕນ ອັນນີ້ເປັນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ເປ່ເພລະທາງ ໂດຍຈາກການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນພົບວ່າ ການບັນທຸກເກີນອັດຕາຂອງບັນດາລົດຂົນສົ່ງແຮ່ທາດຈາກລ າວໄປຈີນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຖະໜົນໃນແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວເກີດການເປ່ເພຢ່າງໜັກ ຄິດເປັນໄລຍະທາງຍາວຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ສະພານຫັກ ຫຼາຍກວ່າ 80 ແຫ່ງອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໃນກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຂົນສົ່ງບັນທຸກນ້ຳໜັກເກີນ ຈາກບັນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຄືເປັນບັນຫາຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໂ ດຍສະເພາະບັນດາແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດປະເທດເພື່ອນບ້ານເຮົານີ້ ຖືວ່າເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງເສັ້ນທາງຫຼວງຂອງເຮົາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກໍຖືວ່າມີການເປ່ເພເນາະ ຊຶ່ງໂດຍລ ວມແລ້ວ ໃນໄລຍະ 2-3 ປີຜ່ານມາ ຖືວ່າກວມເອົາຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ ຈຳນວນຂົວຫັກກໍຖືວ່າມີຫຼາຍເນາະ ປະມານ 80 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທັງນີ້ໂດຍທາງການລາວໄດ້ຈັດສັນທີ່ດິນໃນຕະຫຼອດແລວທາງ ລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວ ທັງສອງເບື້ອງຂອງເສັ້ນທາງ ເພື່ອຮອງຮັບການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດຈີນ ຄິດເປັນພື້ນທີ່ລວມ 537,000 ກວ່າເຮັກ ຕາ ໃນເຂດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ວຽງຈັນ ພ້ອມ ກັນນີ້ກໍຍັງໄດ້ຈັດສັນທີ່ດິນເກືອບ 2 ລ້ານເຮັກຕາ ເພື່ອຮອງຮັບການລົງທຶນຕາມແນວທາງເສດຖະກິດຕາເວັນຕົກຕາເວັນອອກ ໃນພື້ນທີ່ 13 ແຂວງ ນອກຈາກນັ້ນ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງຕ່າງໆໃນລາ ວ ກໍນັບເປັນພາກສ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງຈັດສັນທີ່ດິນໄວ້ເພື່ອຮອງຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ໃນນີ້ ກໍລວມເຖິງທີ່ສະຫງວນທາງຫຼວງ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 49,115 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງກຳນົດຂອບເຂດທາງຫຼວງ ເບື້ ອງລະ ຫ້າ ຫາ 25 ແມັດ ຂອງແຕ່ລະປະເພດທາງຫຼວງນັ້ນ ກໍຄິດເປັນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ປະມານ 150,000 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງໃນນີ້ ບໍ່ລວມເຖິງ ເຂດສະຫງວນທາງໃນຕົວເມືອງແຕ່ຢ່າງໃດ ສ່ວນຜູ້ປະສານງານກຸ່ມປະຕິບັດການທາ ງດ້ານຂໍ້ມູນທີ່ດິນໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເປີດເຜີຍວ່າ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສາມາດອອກໃບຕາດິນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວໄດ້ພຽງ 36,000 ກວ່າຕອນ ຊຶ່ງຄິດເປັນພຽງ 12 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ຂອງແຜນ ການປີ 2023 ນີ້ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ